ຮູ້ຈັ່ງຊີ້ Podcast ສະບາຍດີບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງ ຍິນດີຕ້ອນຮັບທ່ານເຂົ້າສູ່ລາຍການ ຮູ້ຈັ່ງຊີ້ ລາຍການທີ່ຈະມານຳສະເໜີສາລະດີໆ ເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ທ່ານພັດທະນາຕົນເອງແບບຮອບດ້ານໄດ້ ດຽວເຮົາຈະມາເບິ່ງຕອນທຳ ອິດນຳກັນເລີຍ ພວກເຮົາເຄີຍເປັນບໍ່ວ່າ ຖ້າເຮົາຢາກອອກກຳລັງກາຍ ຖ້າເຮົາຢາກຫັດກາຍ ແຕ່ເຮັດໄປໄດ້ໜ້ອຍໜຶ່ງ ເຮົາກໍເຊົາ ເຮັດໄປໄດ້ບໍ່ຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະຄືໄລຍະນີ້ແມ່ນຕອນທີ່ຮອດປີໃໝ່ມາ ເຮົ າກໍມັກຈະມີເປົ້າໝາຍໃໝ່ໆໃນຊີວິດເນາະ New Year Resolution ທີ່ເຮົາຢາກມາປັບປຸງຕົນເອງ ຫຼາຍໆພຶດຕິກຳທີ່ດີທີ່ເຮົາຢາກເຮັດໃຫ້ມັນເປັນນິດໄສ ແຕ່ເຮົາກໍເຮັດໄດ້ບໍ່ຍາວນານຈັກເທື່ອ ເຮັດບໍ່ໄດ້ດັ່ງໃຈ ເຮັດບໍ່ສຸດກົກສຸ ດປາຍປານໃດ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການກິນອາຫານທີ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບບໍ ການເຊົາສູບຢາບໍ ການຕັ້ງໃຈຮຽນ ການອ່ານປຶ້ມ ແລະກະອື່ນໆອີກຫຼາກຫຼາຍ ສະນັ້ນໃນມື້ນີ້ ພວກເຮົາຈະມານຳສະເໜີເຕັກນິກອັນໜຶ່ງ ທີ່ເອີ້ນວ່ າ ເຕັກນິກ 3E ເນາະ ເຕັກນິກ 3E ຈະເປັນເຕັກນິກເພື່ອການປ່ຽນແປງພຶດຕິກຳອັນໃດອັນໜຶ່ງ ເຊິ່ງເປັນຫົວຂໍ້ປະຖົມມະເລີກຂອງພວກເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບລາຍການຮູ້ຈັ່ງຊີ້ ແລະ ໃນ 3E ນີ້ມັນມີ E ຫຍັງແດ່ເນາະ 3E ນີ້ປ ະກອບດ້ວຍ E Education E Environment ແລະ E Enforcement ສຳລັບ E ທຳອິດ ຫຼືວ່າ E Education ນີ້ ມັນໝາຍເຖິງຄວາມຮູ້ ການໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ຖືກຕ້ອງ ການຮູ້ວິທີເຮັດໃນສິ່ງອັນໃດອັນໜຶ່ງໃຫ້ມັນຖືກຕ້ອງ ແລະກໍເຮັດໃຫ້ຖືກວິທີນຳເນາະ ເຊິ່ງຂ້ອ ນຂ້າງຈະເປັນ E ທີ່ເບິ່ງຄືງ່າຍກວ່າໝູ່ ຕົວຢ່າງ ທຸກຄົນກໍຮູ້ວ່າການງົດກິນອາຫານທອດ ການເຊົາກິນຊີ້ນຕິດມັນ ຫຼືວ່າການກິນອາຫານດອງຫຼາຍກະເປັນສິ່ງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ຮ່າງກາຍ ຄັນເຮົາຢາກມີຮູບຮ່າງດີ ເຮົາຢາ ກຈ່ອຍ ຢາກມີຊິກແພັກ ຢາກແອວກິ່ວ ກະບໍ່ແມ່ນວ່າຕ້ອງໄດ້ອົດອາຫານຊື່ໆ ທັງໆທີ່ວ່າການອົດອາຫານທີ່ບໍ່ຖືກວິທີກະຈະເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍກວ່າຊ້ຳ ຫຼືວ່າການຫຼິ້ນກິລາ ການຫັດກາຍບໍ່ຖືກທ່າ ກະຈະ ນຳໄປສູ່ອາການບາດເຈັບ ແລະ ບໍ່ຊ່ວຍໃຫ້ພວກເຮົາເຜົາຜານໄຂມັນຕາມສ່ວນທີ່ເຮົາຕ້ອງການໄດ້ແທ້ໆ ຂ້າພະເຈົ້າຍັງຈື່ໄດ້ຕອນຮຽນຢູ່ຕ່າງປະເທດ ເຮົາຢູ່ຜູ້ດຽວເນາະ ແລະ ເຮົາເກີດອາການເຈັບທ້ອ ງ ຄ້າຍໆຄືເປັນກະເພາະ ແລະ ເຮົາກໍຄິດໄປເອງວ່າຕົນເອງກິນອາຫານບໍ່ດີ ແລະ ຕ້ອງໄດ້ເຮັດການລ້າງພິດ ຫຼືວ່າຕ້ອງໄດ້ເຮັດ detox ເຊິ່ງເຮົາໄດ້ເຄີຍໄດ້ຍິນມາ ແຕ່ຄົ້ນໄປຄົ້ນມາກໍພົບວ່າການເຮັດ detox ທີ່ມັນຊ່າ ລືກັນຫັ້ນ ໂດຍການກິນອາຫານເສີມຫັ້ນ ບໍ່ໄດ້ມີຜົນຕໍ່ການຂັບລ້າງສານພິດອອກຈາກຮ່າງກາຍເລີຍ ນັ້ນກໍໝາຍຄວາມວ່າ ຂໍ້ມູນທີ່ເຮົາໄດ້ມາຫັ້ນມັນຜິດ ແລະກໍໝາຍຄວາມວ່າ ເຮົາຍັງບໍ່ທັນໄດ້ບັນລຸ E Education ເທື່ອ ເຊິ່ ງເປັນ E ທຳອິດເນາະ ແຕ່ສຸດທ້າຍ ເຮົາກໍໄປພົບເຫັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດ ເຮົາ ເພາະເຮົາໄປຄົ້ນຄວ້າມາແລ້ວ ແລະກະ ກໍຄືວ່າ ການທີ່ເຮັດໃຫ້ຕັບຂອງເຮົາໄດ້ພັກຜ່ອນພຸ້ນ ມັນການ detox ແທ້ໆ ແລະ ມັນກໍຄືວ່າການທີ່ໃຫ້ຕັ ບເຮົາບໍ່ໄດ້ກັ່ນຕອງສານພິດຈາກການກິນການດື່ມຂອງເຮົາເນາະ ແລະ ສຸດທ້າຍ ຂ້າພະເຈົ້າຄົ້ນຄວ້າໄປ ແລະກໍໄປຈົບຢູ່ທີ່ວ່າ ການກິນແຕ່ພືດສີຂຽວ ແລະ ນ້ຳເປັນເວລາ 2 ມື້ ແລະ ການງົດບໍ່ໃຫ້ພະລັງງານ ຫຼື ວ່າແຄລໍຣີເຂົ້າໄປໃນຮ່າງກາຍເຮົາ ຮອດ 16 ຊົ່ວໂມງນັ້ນ ຫຼືວ່າສິ່ງທີ່ເຮົາເອີ້ນວ່າ intermittent fasting ນັ້ນ ຫຼື IF ເນາະ ສະນັ້ນ ໝາຍຄວາມວ່າຈັ່ງໃດ ໝາຍຄວາມວ່າຖ້າຈະເຮັດຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ໃຫ້ມັນຍືນຍົງ ໂດຍສະເພາະແມ່ນກ ານປ່ຽນນິໄສຂອງພວກເຮົານັ້ນ ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມຮູ້ ແລະ ມີຂ່າວສານ ຂໍ້ມູນຂ່າວສານທີ່ມັນຖືກຕ້ອງກ່ອນ ກໍຄືວ່າເຮົາຕ້ອງເຮັດໃຫ້ມັນໄດ້ ຕ້ອງບັນລຸໂຕ E Education ນີ້ໃຫ້ມັນໄດ້ກ່ອນອື່ນໝົດ ບັດນີ້ລອງມາເບິ່ງ E ທີສອງ ນຳກັນ ເຮົາໄດ້ E ເຮົາໄດ້ E Education ແລ້ວ ມັນກໍຕ້ອງມີ E Environment ເນາະ E Environment ນີ້ແມ່ນ E ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ຢູ່ອ້ອມຕົວເຮົາທັງໝົດ ທັງສິ່ງທີ່ຈັບບາຍໄດ້ ທັງສິ່ງທີ່ຈັບບາຍບໍ່ໄດ້ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ຮູ້ຈັກສ້າງສະພາບແວດລ້ອມ ຫຼື ໂລກອ້ ອມຕົວເຮົາໃຫ້ມັນເອື້ອອຳນວຍທີ່ສຸດ ໃຫ້ເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຕັ້ງໃຈຢາກເຮັດ ຫຼື ສ້າງສິ່ງແວດລ້ອມ ຫຼື ສະພາບແວດລ້ອມຂອງເຮົາໃຫ້ມັນຍາກລຳບາກທີ່ສຸດ ເພື່ອໃຫ້ເຮົາບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຊົາເ ຮັດ ຫຼາຍປີກ່ອນ ຂ້າພະເຈົ້າເປັນຄົນມັກສູບຢາກ່ອນອາບນ້ຳ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຫຼັງກິນເຂົ້າແລງແລ້ວ ເຮົາກໍບໍ່ຈຳເປັນຕ້ອງເວົ້າເລີຍເນາະວ່າ ການຢາສູບ ການສູບຢານັ້ນມັນ ມັນບໍ່ດີລະດັບໃດ ໂດຍສະເພ າະຫຼັງຈາກການກິນເຂົ້າ ແຕ່ຍ້ອນຕົນເອງວ່າ ອ່າ ເຮົາຢາກເຊົານິໄສນີ້ ເຮົາກໍເລີຍເລີ່ມຈາກການທີ່ບໍ່ຫາຢາສູບໄວ້ໃນຫ້ອງຂອງໂຕເອງກ່ອນ ກໍຄືການສ້າງສະພາບແວດລ້ອມບໍ່ໃຫ້ມັນເອື້ອອຳນວຍໃນກາ ນສູບຢາຕອນນັ້ນ ແທນທີ່ຈະກິນເຂົ້າແລ້ວຈຶ່ງໄປອາບນ້ຳ ກໍປ່ຽນ ປ່ຽນຈາກແບບນັ້ນກໍແມ່ນອາບນ້ຳກ່ອນ ແລ້ວຈຶ່ງໄປກິນເຂົ້າ ສຳລັບນິໄສອື່ນໆຂອງເຮົາເຊັ່ນດຽວກັນ ຕ້ອງສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ມັນສະດວ ກໃນການເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຢາກເຮັດ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນລຳບາກໃນສິ່ງທີ່ເຮົາບໍ່ຢາກເຮັດ ອີກອັນໜຶ່ງ ຖ້າສົມມຸດວ່າເຮົາຢາກທ້ອນເງິນ ກໍຢ່າໄປຫ້າງຮ້ານຄ້າຫຼາຍ ເນາະ ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມແບບນັ້ນ ຢ່າ ໄປເຂົ້າເພຈ ຫຼື ເຂົ້າແອັບພລິເຄຊັນທີ່ມັນຂາຍເຄື່ອງຫຼາຍ ໄດ້ເງິນມາກະຫັກທ້ອນ ໃສ່ກະປຸກທ້ອນທີ່ມັນໄຂບໍ່ຄ່ອຍໄດ້ງ່າຍປານໃດ ກໍເປັນສະພາບແວດລ້ອມອີກອັນໜຶ່ງ ຫຼື ຖ້າຢາກອອກກຳລັງກາຍ ຢາກໄປແລ່ ນຕອນເຊົ້າ ກໍຕ້ອງກຽມຊຸດກິລາໄວ້ຫົວບ່ອນນອນໂລດ ຕັ້ງໂມງປຸກຄັກແນ່ ລະກໍໄປ ຫຼືວ່າຖ້າຢາກຫຼຸດການກິນຈຸກກິນຈິກ ກະຢ່າຊື້ຂະໜົມນົມເນີຍມາໄວ້ເຮືອນຫຼາຍ ສະນັ້ນ ອັນໃດກໍແລ້ວແຕ່ທີ່ເຮົາຢາກເຮັດ ກາ ນທີ່ຮູ້ວິທີເຮັດກໍເປັນການດີ ແຕ່ເປີເຊັນທີ່ເຮົາຈະເຮັດໃຫ້ຜົນ ມີຜົນສຳເລັດ ແລະ ຍືນຍົງກວ່າເກົ່າ ກໍຈະເພີ່ມຂຶ້ນໄປຫຼາຍເລີຍ ຖ້າສົມມຸດເຮົາມີ E Environment ແລະ ເຂົ້າໃຈ E Environment ນຳ ມາຮອດ E ຕົນສຸດທ້າຍຂອງພວກເຮົາ E ສຸດທ້າຍຂອງເຮົາແມ່ນ E Enforcement ຖ້າແປງ່າຍໆ ແປວ່າການບັງຄັບໃຫ້ປະຕິບັດ E Enforcement ນີ້ຄ້າຍໆກັບການສ້າງກົດລະບຽບວິໄນອັນໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ລະກະການໃສ່ວິໄນອັນໜຶ່ງຂຶ້ນມາ ເພື່ອກະຕຸ້ນໃຫ້ຄົນເຮັດ ຫຼື ບໍ່ເຮັດສິ່ງໃດສິ່ງ ໜຶ່ງ ຕົວຢ່າງເຮົາຮຽນຮູ້ແລ້ວລະຜ່ານ Education E ທຳອິດເນາະ ວ່າການຮັກສາສຸຂະພາບທີ່ດີ ເຮົາຕ້ອງໄດ້ອອກກຳລັງກາຍ ຢ່າງໜ້ອຍ 30 ນາທີຕໍ່ມື້ ບໍ່ວ່າຈະເປັນການຍ່າງ ການແລ່ນ ການໄປຢິມ ການລອຍນ້ຳ ຫຼື ກິລາອີ່ຫ ຍັງກໍແລ້ວແຕ່ທີ່ເຮົາມັກ ແລະ ມັນສະດວກສຳລັບເຮົາ ບໍ່ຕ້ອງກິນຂອງມັນ ບໍ່ຕ້ອງກິນຂອງທອດ ຫຼຸດຊີ້ນແດງ ພວກນີ້ມັນກໍຊ່ວຍໄດ້ ຕົວນັ້ນແມ່ນ E Education ແຕ່ອັນອີກອັນໜຶ່ງທີ່ຈະເພີ່ມໂອກາດໃຫ້ເຮົາປະສົບຜົນສຳເລັດຫຼ າຍຂຶ້ນ ໃນການເຮັດໃຫ້ໄດ້ຕາມເຈດຕະນາຂອງເຮົາ ແມ່ນການສ້າງວິໄນ ແລະ ບັງຄັບຕາມວິໄນນັ້ນ ອັນໜຶ່ງທີ່ເຮົາສາມາດເຮັດໄດ້ກໍແມ່ນການບັງຄັບຕົນເອງແບບທາງອ້ອມ ເຊັ່ນ ລອງໂພສລົງເຟສບຸກໂລ ດ ໂພສລົງເຟສບຸກຂອງເຮົາເອງນີ້ນະວ່າ ແລະ ກໍຂຽນໄປໂລດວ່າ ພາຍໃນໜຶ່ງເດືອນນີ້ຂ້ອຍຊິອອກກຳລັງກາຍ ຂ້ອຍຊິຫຼິ້ນກິລາໂຕນັ້ນໂຕນີ້ທີ່ຂ້ອຍສະດວກ ເຊັ່ນ ໄປແລ່ນ ຫຼືວ່າໄປເຮັດຫຍັງກໍແລ້ວແຕ່ ເປັນກາ ນຂຽນປະຕິຍານຕົນເອງຢູ່ເຟສບຸກຂອງເຮົາເລີຍວ່າ ຂ້ອຍຊິໄປແລ່ນໃຫ້ໄດ້ 10 ມື້ບໍ ຕໍ່ເດືອນ ແລະ ມື້ໜຶ່ງ ຊິແລ່ນໃຫ້ມັນໄດ້ 3 ກິໂລ ອ່າ 5 ກິໂລ ຫຼື ຂ້ອຍຊິອ່ານປຶ້ມໃຫ້ມັນຈົບ 2 ເຫຼັ້ມ ພາຍໃນ 30 ວັນ ແລະກະໃຫ້ໝູ່ຢູ່ໃນເຟ ສບຸກເຮົາຫັ້ນ ຊ່ວຍເປັນກຳມະການຕິດຕາມພວກເຮົາເນາະ ອັນນີ້ກໍເປັນການບັງຄັບແບບທາງອ້ອມ ຫຼື ການເຮັດ enforcement ແບບທາງອ້ອມ ຕອນນີ້ກໍຊິເຮັດໃຫ້ພວກເຮົາມີວິໄນໃນການເຮັດກິດຈະກຳດັ່ງກ່າວຫຼາຍຂຶ້ ນ ຍິ່ງຈະດີກວ່າເກົ່າ ຖ້າເຮົາມີ ຄ້າຍໆມີການລົງວິໄນ ຫຼື ບົດລົງໂທດ ຖ້າເຮົາເຮັດບໍ່ສຳເລັດເນາະ ເຊັ່ນ ຖ້າແລ່ນບໍ່ຄົບ 10 ມື້ໃນເດືອນນັ້ນ ເຊິ່ງເປັນ ແລ່ນເທື່ອໜຶ່ງຕ້ອງແມ່ນ 3 ກິໂລເນາະ ເດືອນຕໍ່ມາເຮົາຕ້ອງແ ລ່ນຕື່ມເປັນ 15 ມື້ມາທົດແທນບໍ ຈັ່ງຊີ້ ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ເຮົາເອີ້ນວ່າ positive discipline ເນາະ ຫຼືວ່າການໃສ່ວິໄນແບບສ້າງສັນ ອ່າ ເຮັດໃຫ້ເຮົາເຮັດໃນສິ່ງທີ່ເຮົາຕ້ອງການໃຫ້ດີກວ່າເກົ່າ ແລະກະບໍ່ເປັນການຊ້ຳເຕີມບັນຫາຂອງພ ວກເຮົາ ທີ່ຈິງແລ້ວ ອັນທີ່ຂ້າພະເຈົ້າໃຫ້ຕົວຢ່າງມານີ້ກະ ເປັນ ເປັນຕົວຢ່າງທີ່ງ່າຍໆ ເຂົ້າໃຈໄດ້ງ່າຍເນາະ ເຮົາເອົາໄປໃຊ້ກັບເຫດການ ຫຼືວ່ານິໄສອັນໃດກໍໄດ້ຂອງເຮົາເລີຍ ຕົວຢ່າງ ຕົວຢ່າງຢູ່ຫ້ອງການ ຂອງຂ້າພະເຈົ້າເອງເນາະ ໃນໄລຍະໂຄວິດລະບາດ ແລະ ລາວເຮົາເອງກະຍັງບໍ່ຮູ້ວ່າມັນລະບາດຢູ່ລາວແລ້ວຫຼືຍັງເນາະ ໃນຕອນກາງປີ 2020 ທີມງານຂອງຂ້າພະເຈົ້າກໍໄດ້ຂຽນປ້າຍເຕືອນໃສ່ກະດານດຳ ແລະ ກໍໄປຕັ້ງຢູ່ທາງໜ້າຫ້ອງການ ເອົາໄວ້ເລີຍ ສຳລັບແມ່ນໃຜທີ່ມາພົວພັນວຽກຢູ່ຫ້ອງການເນາະ ເຮົາຂຽນໄວ້ວ່າ ໃຫ້ລ້າງມືຢູ່ອ່າງລ້າງມືທີ່ຫ້ອງການເຮົາຈັດສັນໄວ້ໃຫ້ເນາະ ກ່ອນເຂົ້າຫ້ອງການ ແລະ ກໍ ໃຫ້ໃສ່ໜ້າກາກ ການຂຽນປ້າຍແບບນີ້ຖືວ່າເປັນການໃຫ້ education ເນາະ ອ່າ ແລະ E environment ຢູ່ໃນນີ້ກໍແມ່ນການທີ່ເຮົາຈັດສັນບ່ອນລ້າງມື ເຮັດສະພາບແວດລ້ອມໃຫ້ມັນລ້າງມືໄດ້ສະດວກ ເຮົາມີເຈ້ຍເຊັດມືໃຫ້ ເຮົາມີຜ້າອັ ດປາກໃຫ້ ເຮົາມີເຈວລ້າງມືໃຫ້ພ້ອມເນາະ ແລະ ບາດນີ້ E ສຸດທ້າຍ ການເຮັດ E enforcement ກໍແມ່ນການບັງຄັບ ກໍແມ່ນວ່າ ຖ້າໃຜບໍ່ເຮັດຕາມສິ່ງທີ່ພວກເຮົາບອກ ເຮົາກໍຈະບໍ່ໃຫ້ເຂົ້າມາຫ້ອງການຂອງພວກເຮົາເນາະ ໃຫ້ມັນຄົບ 3E ສະນັ້ນ ບັນດາທ່ານຜູ້ຟັງລອງເອົາໄປພິຈາລະນາໄວ້ຕະຫຼອດເບິ່ງວ່າ ເຮົາໄດ້ເຮັດຄົບທຸກຢ່າງແລ້ວຫຼືຍັງ ທັງ 3E ໂຕນີ້ ໃນສະຖານະການທີ່ເຮົາກຳລັງຢາກມີການປ່ຽນແປງ ບໍ່ວ່າຈະກ່ຽວຂ້ອງກັບ ວຽກງານທີ່ພວກເຮົາເຮັດບໍ ຫຼືວ່າການຫຼິ້ນກິລາບໍ ຫຼືວ່າການຮຽນໜັງສືບໍ ແລະ ອື່ນໆ ຢ່າລືມເນາະ ລອງຄິດເຖິງ 3E ຕະຫຼອດເວລາ ວ່າເຮົາໄດ້ຄວາມຮູ້ພຽງພໍແລ້ວບໍ ກໍຄື education ເຮົາໄດ້ສ້າງສະພາບແວດລ້ອມທີ່ເອື້ອ ອຳນວຍແລ້ວບໍ ກໍຄື environment ແລະ ເຮົາໄດ້ບັງຄັບລະບຽບການແລ້ວບໍ ກໍຄື enforcement ເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາກະຕຸ້ນ ແລະ ເຮັດໃຫ້ມັນສະເໝີພາບ ແລະ ມີວິໄນນຳກັນ ມາຮອດນີ້ກໍຮອດຕອນທ້າຍຂອງລາຍການຮູ້ຈັ່ງຊີ້ຂອງພວກເຮົາ ແລ້ວ ກໍຫວັງວ່າຕອນນີ້ກໍຈະເປັນຕອນທີ່ເປັນປະໂຫຍດສຳລັບທຸກໆຄົນເນາະ ດຽວພວກເຮົາມາພົບກັນໃນຕອນຕໍ່ໄປຂອງລາຍການຮູ້ຈັ່ງຊີ້ນຳກັນໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ສຳລັບມື້ນີ້ກໍຂອບໃຈຫຼາຍໆທີ່ຮັບຟັງລາຍການຂ ອງພວກເຮົາ ແລະ ພົບກັນໃໝ່